ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆ ຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ ຄົນໃນຮົງກົງທີ່ຖືກພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ພະຍາຍາມຜະເດັດການກຳແໜ້ນຮອບດ້ານ ພາກັນຝ່າຝືນການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆ ບໍ່ໃ ຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າໄວ້ອາໄລ ການປະທ້ວງອັນໃຫຍ່ໂຕໃນເດີ່ນທຽນອັນເໝິນ ໃນປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຂຶ້ນຂ່າວເມື່ອວັນທີ 15 ເມສາ ປີ 1989 ຄົນຮົງກົງນັບເປັນຫຼາຍໆຫົວພັນຄົນ ບໍ່ຫົວຊາເຖິງການຕ້ ອງຫ້າມຂອງຕຳຫຼວດຮົງກົງ ແລ້ວພາກັນໄປຮ່ວມພິທີຈູດທຽນລະນຶກເຖິງການປະທ້ວງໂດຍປະຊາຊົນຈີນທີ່ເດີ່ນທຽນອັນເໝິນ ໃນປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ທີ່ກຳລັງພັກລັດຄອມມູນິດສາທາລະ ນະລັດປະຊາຊົນຈີນທັບມ້າງ ປາບປາມ ຍິງຂ້າຖິ້ມຢ່າງຮຸນແຮງທີ່ສຸດ ຈົນວ່າໂລກນີ້ທັງໂລກສັ່ນສະເທືອນໄປໝົດ ໂດຍການຝ່າຝືນການຕ້ອງຫ້າມຂອງຕຳຫຼວດຮົງກົງ ທີ່ຂຶ້ນກັບສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຢູ່ ແລ້ວ ປະຊາຊົນຮົງກົງມາກມາຍຫຼາຍແທ້ໆ ພາກັນກະທຳການຈູດທຽນໄວ້ອາໄລປະຈຳປີນັ້ນຂຶ້ນໃນຮົງກົງ ທາງການຮົງກົງອ້າງເອົາການຢ້ານກົວພະຍາດໂຄວິດ-19 ມາເປັນເຫດຜົນບໍ່ໃຫ້ຄົນຮົງກົງໄວ້ອາໄ ລການປະທ້ວງໃນສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ທີ່ຖືກປາບປາມຂ້າຖິ້ມຢ່າງມາກມາຍຮ້າຍແຮງນັ້ນ ກ່ຽວກັບເຫດຜົນຂອງທາງການຮົງກົງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໄວ້ອາໄລນັ້ນ ຜູ້ທີ່ທຳການໄວ້ອາໄລເຫັນວ່າ ເຫດຜົນນັ້ ນເປັນພຽງແຕ່ຄັນຕາລະປັດບັງໜ້າອັນງ່າຍດາຍຊື່ໆ Lee Cheuk Yan ປະທານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movement of China

uh, threat about you know ພວກເຂົາເຈົ້າທັງໝົດມີລຳໂພງສຽງດັງ ບອກເຕືອນພວກທ່ານວ່າ ຖ້າຫາກພວກທ່ານໄປ Victoria Park ການເຕົ້າໂຮມທີ່ຖືກຕ້ອງຫ້າມນັ້ນ ແມ່ນວ່າທ່ານລະເມີດກົດເກນການເຕົ້າໂຮມກັນໃນໄລຍະໂຄໂຣນາ ໄວຣັສ ພວກເຂົາເຈົ້ານາບຂູ່ຄົນທັງຫຼາຍ ໂດຍການນາບຂູ່ອັນໜ້າຢ້ານກົວກ່ຽວກັບການລະເມີດກົດໝາຍ ແຕ່ຮົງກົງທັງໝົດ ແລະ ທຸກຄົນທີ່ທ່ານຮູ້ ອອກໄປຮ່ວມກັນໄວ້ອາໄລນັ້ນ ໃນເຂດມົງກົກຂອງຮົງກົງ ມີຜູ້ປ ະທ້ວງຈຳນວນໜຶ່ງພະຍາຍາມຕັ້ງການຂວາງກັ້ນຖະໜົນຫົນທາງຂຶ້ນໂດຍໃຊ້ຮົ້ວເຫຼັກ ນີ້ພາໃຫ້ຕຳຫຼວດຮົງກົງໃຊ້ສະເປຣໝາກເຜັດສີດໃສ່ພວກດັ່ງກ່າວແຕກໜີກັນ ແລະ ກໍຈັບໄວ້ບາງຜູ້ບາງຄົນດ້ວຍ ແຕ່ຄົນຮົ ງກົງມາກມາຍເວົ້າວ່າ We are just remembering those who died on June 4th, the students who were killed. What have we done wrong? For 30 years, we have come here peacefully and reasonably, and once it's over, it's sayonara. And now, we don't even get a chance to discuss it. ໂດຍບໍ່ວ່າຈະເປັນແນວໃດກໍຕາມ ໜ້າທີ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນໄວ້ອາໄລຄົນທີ່ຖືກຂ້າໃນການຕໍ່ສູ້ເອົາປະຊາທິປະໄຕ ວັນຄົບຮອບການປະທ້ວງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນເດີ່ນທຽນອັນເໝິນ ໃນປະ ເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຊຸດຄົບປີ 31 ຂອງຊຸດນີ້ ມີຂຶ້ນໃນເວລາອັນສຳຄັນທີ່ສຸດ ຄືພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນບັນຍັດກົດໝາຍໃໝ່ກ່ຽວກັບເພງຊາດ ຂອງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນ ຈີນ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂຶ້ນ ໂດຍບົ່ງວາງໃສ່ຮົງກົງນຳ ທີ່ຜູ້ແທນປະຊາຊົນຮົງກົງກໍຮັບຮູ້ເອົາແລ້ວໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ຢ່າລືມວ່າຜູ້ແທນປະຊາຊົນຮົງກົງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງສະພາຮົງກົງ ຂຶ້ນກັບພັກລັດສາທາ ລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຢູ່ແລ້ວ ຮົງກົງມີການປົກຄອງຕົນເອງຕາມສົນທິສັນຍາທີ່ປະເທດອັງກິດ ແລະ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ມີເປັນເອກະສານກັນຂຶ້ນ ກ່ອນທີ່ປະເທດອັງກິດສົ່ງຮົງກົງຄືນໃຫ້ແກ່ປະເ ທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນໃນປີ 1997 ທີ່ຮົງກົງມີສິດປົກຄອງຕົນເອງໄດ້ໂດຍຕົນເອງເຖິງ 50 ປີ ຮອດປີ 2047 ນັ້ນແມ່ນສັນຍາປະເທດດຽວສອງລະບົບການປົກຄອງ ທີ່ປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລ ະ ປະເທດອັງກິດມີກັນ ໃນການມອບໝາຍຮົງກົງຄືນໃຫ້ແກ່ປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ຄົນຮົງກົງມາກມາຍຢ້ານກົວວ່າ ກົດໝາຍໃໝ່ຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນັ້ນ ຈະເຊາະເຈື່ອນເສລີພາບຂອງຄົນໃ ນຮົງກົງ ລັດຖະບານຄອມມູນິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນເວົ້າວ່າ ກົດໝາຍໃໝ່ນັ້ນມີຈຸດປະສົງແກ້ໄຂເສດຖະກິດຄົງເພືນ ການໂຄ່ນລົ້ມ ການຈະລາຈົນ ແລະ ການແຊກແຊງຂອງຕ່າງປະເທດ ແຕ່ທ່ານ ລີ ຈຶ ກຢັນ ປະທານສຳພັນທະມິດຮົງກົງ ໃນການສະໜັບສະໜູນການເຄື່ອນໄຫວຮັກຊາດປະຊາທິປະໄຕໃນປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ

ບັດນີ້ໂລກທັງໂລກມອງເບິ່ງບາດກ້າວໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປຂອງພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ທີ່ຈະເປັນບາດກ້າວໂດຍກົງ ຫຼື ໂດຍທາງອ້ອມ ຜ່ານລັດຖະບານຮົງກົງໃສ່ຮົງກົງ ຈາກພັກລັດສາທາລະນະລັດປ ະຊາຊົນຈີນ ຈະມີຫຍັງແດ່ ແລະ ໃສ່ຜູ້ປະທ້ວງເອົາປະຊາທິປະໄຕ ເສລີພາບ ອິດສະຫຼະພາບໃນຮົງກົງ